جيڪڏهن ڪا نشاني يا علامت گهربل آهي ته جيڪي ماڻهو عقل کان ڪم وٺن ٿا انهن لاء آسمانن ۽ زمين جي اڏاوت ۾ رات ڏينهن جي هڪ ٻئي پويان ايندي رهڻ ۾ ۽ انهن ٻيڙين ۾ جيڪي ماڻهن جي فائدي جون شيون کنيو دريائن ۽ سمنڊن ۾ هلن چلن ٿيون مينهن جي انهيء پاڻيء ۾، جنهن کي الله مٿان وسائي ٿو، پوء وري ان جي وسيلي مئل زمين کي جياري ٿو ۽ پنهنجي انهيء انتظام ذريعي زمين ۾ هر قسم جي ساهه واري مخلوق پکيڙي ٿو، هوائن جي ڦير گهير ۾ ۽ انهن ڪڪرن ۾ جيڪي آسمان ۽ زمين جي وچ ۾

اسان کي وري هڪڙو موقعو ملي ها ته جيئن هو اڄ اسان کان ٿا بيزاري ظاهر ڪن، اسان به انهن کان ائين بيزار ٿي ڏيکاريون ها. اهڙيء ريت الله انهن جا اهي عمل، جيڪي هو دنيا ۾ ڪندا هئا، سندن آڏو آڻيندو، جو افسوس ۽ پشيمانيء جا ڳوڙها ڳاڙيندا رهندا، پر باهه مان نڪرڻ جي ڪا واٽ نه لهندا.